ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ພວກເຮົາບໍ່ວ່າລາວນອກ ຫຼື ລາວໃນ ຫຼື ລາວໃນຫົນແຫ່ງໃດກໍຕາມ ຄົງເຄີຍຊື້ອາຫານການກິນທີ່ຄົວແລ້ວ ເອົາໄປກິນຢູ່ບ້ານຢູ່ຊ່ອງ ນີ້ແມ່ນອາຫານທີ່ຮຽກກັນວ່າ take away ການຄົ້ນຄວ້າຍຂັ້ນແຫ່ ງຊາດອົດສະຕຣາເລຍອັນໜຶ່ງ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໜຶ່ງຄົນຕໍ່ແຕ່ລະຫ້າຄົນ ເຊື່ອວ່າອາຫານນຳພາໃຫ້ສະມາຊິກຄອບຄົວຜະສົມຜະສານກັນ ແຕ່ຄົນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ມີຄວາມ ຕຶງຄຽດໃນດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ປະສາດໂພດໄປທີ່ຈະໄປເຮັດກິນສຳລັບຄາບອາຫານຄ່ຳ ການສຶກສາເບິ່ງທີ່ຖືກກະທຳຂຶ້ນໂດຍ Australian Lamb ຮູ້ເຫັນວ່າປະມານສອງສ່ວນສາມຂອງຜູ້ທີ່ຖືກຄົ້ນຄວ້າຍຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົ າເຈົ້າໃຊ້ແອັບອັນໜຶ່ງເພື່ອສັ່ງເອົາອາຫານທີ່ຄົວແລ້ວ ມາກິນຢູ່ບ້ານຢູ່ຊ່ອງ ສຳລັບຫຼາຍວັດທະນະທຳປະເພນີ ການເຮັດກິນ ແລະ ການກິນອາຫານນຳກັນແມ່ນຮີດຄອງທີ່ສຳຄັນ ແຕ່ການກິນເຂົ້າກິນນ້ຳໃນຕອ ນແລງ ຫຼືວ່າຄ່ຳບັດນີ້ ມັນເປັນຄ້າຍກັບວ່າກຳລັງເປັນສິ່ງທີ່ຈະສູນເສຍໄປໝົດ ຄົນຫຼາຍພັນຄົນທີ່ຖືກຄົ້ນຄວ້າຍເບິ່ງກ່ຽວກັບນິດໄສໃຈຄໍການກິນອາຫານການກິນ ແມ່ນວ່າ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ເຫັ ນວ່າຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກການເຮັດວຽກເຮັດການເຮັດໃຫ້ມີການຄົວກິນຄາບອາຫານຄ່ຳນ້ອຍລົງ ນີ້ເປັນເຊັ່ນນີ້ກະທັ້ງທີ່ລາຍການການຄົວອາຫານໃນທີວີຕ່າງໆ ເປັນສິ່ງທີ່ຖືກນິຍົມຊົມຊອບກໍຕາມ

ເຫັນສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ ແລະ ພວກທ່ານເຫັນຄວາມຊຳນິຊຳນານບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ທ່ານຄິດວ່າສິ່ງໜຶ່ງຈາກຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງອາດແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະມັກຈະຊອບທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຢ້ານກົວຈະລອງເຮັດເ ບິ່ງ ຍານາງ Fran Foulkes Taylor ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການກິນອາຫານການກິນຢູ່ໃນລັດ Western Australia ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຍານາງເຫັນວ່າຄອບຄົວຕ່າງໆ

ຍັງຢາກໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ຄົນທັງຫຼາຍຄົວກິນຄາບອາຫານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ການຄົ້ນຄວ້ານັ້ນຊີ້ໃຫ້ຮູ້ເຫັນເຖິງເຫດຜົນທີ່ຄົນເຮົາສັ່ງເອົາອາຫານຈາກຮ້ານມາກິນ ຕົວຢ່າງວ່າແມ່ນຍ້ອນຮູ້ສຶກວ່າອິດ ເມື່ອຍໂພດທີ່ຈະໄປເຮັດກິນທີ່ໃຊ້ເວລາດົນນັ້ນ ຍານາງ Foulkes-Taylor ເວົ້າວ່າ

ມັນແມ່ນຍ້ອນການຂາດເຂີນແນວຄິດ ແລະ ພະລັງໃນດ້ານປະສາດແບບນັ້ນ ໃຊ້ເວລາ ແລະ ໃຊ້ການກະຕຽມ ການຄົ້ນຄວ້າກ່ອນນີ້ ຄືໃນປີ 2011 ເຫັນວ່າການຮັບປະທານອາຫານນຳພໍ່ແມ່ເປັນກິດຈະການອັນໜຶ່ງທີ່ ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກໆຮ່ຳຮຽນໄດ້ດີໃນຮົ້ວໂຮງຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ເຫັນວ່າການກິນອາຫານນຳກັນເປັນການທະວີການຊົມຊື່ນດີໃຈນຳຊີວິດເຖິງ 40 ເປີເຊັນ ຍານາງ ແຄທຣີນ ລິວິງສະຕັນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Deakin University ໃນປະ ເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເປັນອາຈານໃຫຍ່ສອນການກິນອາຫານທີ່ສົມບູນ ຍານາງເວົ້າວ່າ

ເຂົ້າກັນ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ